چئو ته آئون پيغمبرن مان ڪو نئون آيل نه آهيان ۽ نه ٿو ڄاڻان ته مون سان ۽ اوهان سان دنيا ۾ ڇا ڪيو ويندو. جيڪي مون ڏانهن وحي ڪيو ويندو آهي تنهن کان سواء ٻيء ڪنهن ڳالهه جي تابعداري نه ڪندو آهيان ۽ آئون رڳو پڌرو ڊيڄاريندڙ آهيان.